ພວກໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ 50 ຄົນ ທີ່ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອາເມລິກັນທີ່ຮັ່ງມີ ໃນການຫາທາງໃຫ້ລູກເຕົ້າຂອງຕົນ ໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດັງໆຂອງສະຫະລັດ ໄອຍະການຂອງ ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດໃນນະຄອນບອສຕັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ກ່າວຫາ William Rick Singer ວ່າ ວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສໍ້ໂກງ ຜ່ານອົງການກຸສົນຊື່ວ່າ Edge College and Career Network ນອກນັ້ນ ພວກເພິ່ນຍັງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງພວກລູກຄວ າມຂອງລາວ ຮ່ວມທັງນັກສະແດງ ເລຊິຕີ ຣາຟມັນ ກັບ Lori Loughlin ຮ່ວມທັງພວກຄູຝຶກ ແລະ ພວກພະນັກງານປົກຄອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນບົນນຳ ນັກຂ່າວ VOA Zlatica Hoke ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງສາລີຈະນຳມາສະເ ໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຕົວການຈຳເລີຍໃນຂໍ້ຫາທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຄື William Singer ໄດ້ຍອມຮັບສາລະພາບຜິດທີ່ສານຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ນະຄອນບອສຕັນ ໃນວັນອັງຄານສັບປະດານີ້ ໃນຂໍ້ຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການ ສໍ້ໂກງ ທັງສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດດ້ານຟອກເງິນ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຍັກຍອກເງິນຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ທ້າວຊິງເກີ ເປັນຕົວການສຳຄັນໃນກົນອຸບາຍທີ່ກ່າວຫານີ້ ທີ່ໄອຍະການຂອງລັດຖະບາ ນກາງເອີ້ນວ່າ ການສໍ້ໂກງ ການໄດ້ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທ່ານແອນດຣູ ແລນລິງ ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຟ້ອງ 50 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ອັນທຳອິດກໍຄື ການສໍ້ໂກງຂໍ້ສອບເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ໝາຍເຖິງຂໍ້ສອບ SAT ແລະ ACT ແລະ ອັນທີສອງມາກໍແມ່ນການສ້າງຄວາມແນ່ໃຈ ວ່າຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນຍອດ ໂດຍການຊື້ຈ້າງພວກອາຈານຝຶກສອນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮັບເອົາລູກສິດບາງຄົນໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ ໄອຍະການສະຫະລັດ ທ່ານແ ອນດຣູ ແລນລິງ ເວົ້າວ່າ ອາຈານຝຶກເກົ້າຄົນຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Yale ໃນລັດ Connecticut ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Georgetown ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Washington DC ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບສິນບົນທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເອກະ ສານດ້ານການກິລາໃຫ້ພວກສະໝັກບາງຄົນ ພວກພໍ່ແມ່ 33 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງວ່າ ໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນມະຫາສານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລູກຂອງພວກຕົນຈະໄດ້ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີກຽດ ໂດຍຜ່ານ ເງິນສິນບົນ ແລະ ເອກະສານປອມແປງ ທັງທາງດ້ານການຮຽນ ແລະ ການກິລາ ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກໍມີດາລາ Hollywood ຄື Felicity Huffman

ພວກນີ້ຈະລວມທັງ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພວກຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຂອງຫຼວງຕ່າງໆ ບໍລິສັດການເງິນທີ່ມີຄວາມລ່ຳລວຍ ແລະ ພວກລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບທັງຫຼາຍ ພວກດາລາສະແ ດງທີ່ມີຊື່ສຽງສອງຄົນ ນັກອອກແບບເສື້ອຜ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ໜຶ່ງ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງບໍລິສັດທະນາຄານທົ່ວໂລກ ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນມື້ນີ້ ໝົດທຸກຄົນກໍແມ່ນຮູ້ດີວ່າຕົນສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ທ້າວຊິງເກີ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກລູກໆຂອງຕົນ ສໍ້ໂກງຂໍ້ສອບ SAT ຫຼື ACT ຫຼືບໍ່ກໍຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ໃຫ້ລູກຂອງຕົນໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນດັງໆ ພວກລູກຄ້າທັງຫຼາຍໄດ້ພາກັນຈ້າງທ້າວຊິງເກີໃນລະຫວ່າງ 1 ແສນໂດລາ ຫາ 6 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງຕົນຈະໄດ້ໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ລວມທັງໝົດ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນ 25 ລ້ານໂດລາໃນລະຫວ່າງປີ 2011 ຫາປີ 2018 ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກົດໝາຍ ແລະ ຝ່າຍຕຸລາການຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີວິທີການເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລອັນອື່ນຕ່າງຫາກ ຫຼື ອາຊະຍາກຳແນວອື່ນຕ່າງຫາກ ສຳລັບພວກຜູ້ຮັ່ງມີ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA